۽ سموم چئبو آهي شديد هوا کي پر ان ۾ وري گرمي آهي سموم ۽ صرصر جو فرق آهي ته هتي سمجه ۾ ٿو اچي ته ٿڌي هوا آئي هئي ان ٿڌي هوا هڪڙي پاسي ڏي هن کي سڪائي ڇڏيو ۽ ٻئي پاسي ڏي هنن جو جيڪي لاڳ هيا اندريان انهن کي رڙي ڪڍي ڦٽي ڪيو

يا اها معنيٰ، يا سائين هيء معنيٰ ته هڪڙي نبي جو انڪار سوا لک نبي جو انڪار آهي. ايڏو انڪار شديد آهي اهو. تنهن ڪري اتي نذر جي معنيٰ اها به ڪئي اٿن. نوح عليه السلام جي بي فرمانن کي به ائين ئي چيو ويو آهي ته انهن به نذيرن جي معنيٰ ڊيڄاريندڙن جو انڪار ڪيو حالانڪه نبي ته اتي پهريائين هڪڙو هو. يا جنهن به وقت ۾ جڏهن به ڪنهن نبي جو انڪار ڪيو ته پنهنجي هڪڙي نبي جو انڪار ڪيو اٿن يا اهڙي طرح حضرت هارون عليه السلام سان گڏ پوء ٻن نبين جو انڪار ڪيو اٿن. باقي هي نذر جيڪو جمع ٿو اچي پوء ان جي معنيٰ اها آهي. معنيٰ ان سان جيڪي ڪم ڪندڙ شخص آهن اهي به نذير آهن، نبي جي تابعداريء ۾ مبلغ. يا اها معنيٰ ته ڄڻ هڪڙي جو انڪار سڀني جو انڪار آهي، اڳيان هجن يا پويان. فقالوا ابشرا منا واحدا پوء چيو ڇا انسان اسان منجهان هڪڙو نتبعه ان جي ڪڍ لڳئون هڪڙي انسان جي ڪڍ لڳئون ائين ڪونه ٿيندو اسان کان.

أألقي الذڪر عليه من بيننا ٻيو اعتراض هڪ ته هن جي يگانگت هڪڙائي نبي جو هجڻ الله تعالا ٿو فرمائي ته سڀني جو انڪار ڪيو هي ٿا چون ته اسان هڪڙي جي تابعداري ڪيئن ڪريون اها ڳالهه صاف ٿي وئي هڪڙي جو انڪار سڀني جو انڪار آهي هنن کي هڪڙو به نظر آيو

ڪوڙ هڻندڙ ۽ متڪبر ڪير آ پاڻ سڀاڻي خبر پوندي جڏهن عذاب الاهي ايندو انا مرسلوا الناقة فتنة لهم پوء هنن چيو ته اسان کي جيڪڏهن تون اهڙو آ ته پوء اسان کي ڏيکار معجزو فرمايائون ڪهڙو اٺن سان هوندي هئن دل جو اسان کي اٺ ملي ملي سائين اٺ ڪاڏانهن ملي هي جبل جيڪو بيٺو آ نه هي جبل ڦاٽي پوء ان ۾ اٺ نڪري ڏاچي اها نڪري ٻاهر ڪو گورڙو ڄڻي پوء بيهي کير ڌارائي. معنيٰ هڪڙو اشڪال جيئن چئبو آهي اشڪال پيش ڪرڻ. رب تعاليٰ فرمايو انا مرسلوا الناقة اسان ڏاچي موڪلينداسين فتنة انهن جي امتحان لاء آهي لهم فارتقبهم تون به انتظار ڪر واصطبر ۽ تون به هاڻي تڪليف سهندو رهو ڏس ته پوء ڇا ٿو نتيجو نڪري. معنيٰ، فرمائشي معجزي کان بعد انهي جو انڪار ڪرڻ الله جي عذاب جو مستوجب، فرمائشي معجزي جو انڪار ڪرڻو ڪونهي، واصطبر جو مطلب آهي ته پوء تون هنن جي ايذاء وارن تڪليفن تي ڀلا صبر ڪجانء. ۽ هيء ڳالهه به ٻڌائين ته بابا سڀاڻي ڏاچي اها ايندي، پوء آخر گاهه کائيندي، پاڻي پيئندي جا ڀلي کائي، ڪنهن جي ملڪيت ته ڪانهي، سڄو ملڪ لڳو پيو اٿس ڀلي کائي. چيائين پر پوء هيئن ٿيندو ته هڪڙي ڏينهن گاهه ۽ پاڻي انهي جي ملي.

هڪڙي جو پنهنجو مال به اندازي ۾ ايندو تنهن جي لاء ڪي ڪيئن ٿيندو اهو خيال ڪجو متان پوء انهي ۾ واري ڦيري ۾ توهان ڪجهه ڪو ڊوهه ڪريو چيو نه سائين ڊوهه ڪونه ڪبو ونبئهم ان الماء خبر ڏئي هنن کي ته پاڻي ٿيندو تقسيم بينهم انهن جي وچ ۾ ڪل شرب محتضر هر وارو هوندو پهچا پهچايل معنيٰ پنهنجي پنهنجي واري تي هر هڪڙو ايندو حاضر ٿيل هوندو توهان پنهنجي واري تي جانورن کي ۽ ڏاچي پنهنجي واري تي اهو پاڻي پيئڻ جي هڪڙي جاء آهي جاتي پاڻي پيئندو اچي توهان جو مال به ۽ هيء به باقي ٿيندو وارو هاڻ واري جو مطلب هيء اصلي ته ڏاچي قوي هئي ڪلهي ملي الله تعاليٰ جو امتحان نبي ڀلا ڏاچي ته عادتن جي ڄڻ موافق هئي پر پاڻي گهڻو پيئي بيٺي رهي هتي گاهه باهه پئي چري

پوء سائين ائين ڏاچي ٿي، جبل ڦاٽو، ڏاچي نڪري پئي ٻاهر، گورڙو ڄڻي پوء هتي گهمندي. سارو قصو ائين ٿي ويو جيئن مان ٻڌايو. سوال هو هن جو، فنادوا، پوء ڪيونس سڏ، صاحبهم، پنهنجي سنگتيء کي. انهن جو هڪڙو شخص هيو، انهي کي سڏ ڪيو. هو ڪو خراب قسم جو ماڻهو هو هڪڙو. قيدار، قدار، ائين نالا ٿا اچنس پيا. قيدار يا قدار. پوء انهيء کي سڏ ڪيو. ڪجهه وقت هليا، پوء ڄڻ تنگ ٿي پيا. ائين ٿيو فتعاطيٰ سو ان هٿ هلايو فعقر پوء ڏاچي کي جي کچيون ڪپي وڌائين. ڏاچي جا پير ڪپيا ته ڏاچي سٽيو. ڪيف ڪان عذابي ونذر ائين اچي عذاب هنن جي مٿان ڦاٽو، ڄڻ ڏاچي هنن جي ۽ قوم جي ۽ الله جي عذاب جي وچ ۾ حائل هئي.

سحر، اسان انهن کي نجات ڏنيسين اسر جو، صبح جي وقت چيوسين ته توهان نڪري وڃو، هليا وڃو، پوء اتي ڪوئي به نه واجهائي، وڃي الله تبارڪ و تعاليٰ جي حفاظت ۾ نڪري ٻئي پاسي ڏي پهچو. نعمةً اهو فضل هو من عندنا اسان جي پاسي کان احسان ڪيوسين انهن تي، معنيٰ انعام هو آل لوط تي ۽ جيڪي تابعدار هيا انهن تي، ڪذالڪ نجزي من شڪر، اهڙي طرح بدلو ڏيندا آهيون انهن شخصن کي، من شڪر، اي آمن بالله و اطاعه، الله جي فرمانبرداري ڪري ايمان آڻي.

طلب ڪرڻ لڳا ان کان، سندس مهمانن، جي، چيو اهي مهمان اسان جي حوالي ڪر. حضرت انهن کي فرمايو ته ائين نه ڪريو. نيٺ مجبور ڪيونس. فطمسنا اعينهم پوء ميساريون سي انهن جون اکيون. اکين تي اهڙو اثر اچي ويو جو پورجي وين اکيون صفا. ليپو جيئن اچي وڃي نظر صفا بند تمام پوء فذوقوا پوء چيوسين ته هاڻي چکو منهنجي عذاب کي ونذر ۽ منهنجي ڊيڄارڻ کي فرشته ها حسين شڪل اهي آيا ها هنن سمجهيو ماڻهو آهن تڏهن پنهنجي بدخوئي جي ڪري لڳو لڳا قبضو ڪرڻ جو ارادو رب تعالا هنن کي انڌو اونڌو ڪري ڇڏيو ڌڪا کائيندا ڦرندا وتن ڀتين کي هٿ ڏيندا ۽ بامڙا پائيندا الله تعالا ٿو فرمائي ته هنن جو عذاب انهي مهل شروع ٿي ويو باقي آڌيء کان پوء

شق القمر کان بعد انڪار جو هنن ڪيو ته رب تعاليٰ فرمائي ٿو ته سڀ منڪر منڪرين اٿو، معجزن جا انڪار ڪندڙ آهن، انهن جو برو حال متان توهان جو به ائين ئي ولقد جاء آل فرعون النذر فرعون وارن وٽ به آيا ڊيڄاريندڙ، ڪذبوا بآياتنا اسان جي آيتن کي انڪار ڪيو ڪلها سڀني کي فاخذناهم اخذ عزيز مقتدر پوء پڪڙيوسين انهن کي پڪڙڻ زبردست

اڪفارڪم توهان جا جيڪي ڪافر آهن ۽ جيڪي توهان جا وڏيرا آهن جن انڪار ڪيو آهي رسول الله صلي الله عليه وسلم جو ۽ مقابلي ۾ آيا آهن ۽ تڪليفون ٿا ڏين خير من اولئڪم انهن کان ڀلا آهن بهتر آهن ام لڪم براءة في الزبر يا توهان کي ملي آ ڪا چٺي دستاويزن ۾ ورقن ۾ ڪا چٺي توهان وٽ لکيل آئي الله جي پاسي کان ته توهان معتبر آهيو تنهن ڪري پرواهه نه ڪيو ام يقولون نحن جميع منتصر يا ته چون ٿا ته اسان آهيون سڀئي گڏيل بدلي وٺڻ وارا منتصر بدلي وٺڻ وارا اسان سان ڪو حرڪت ڪري ڪو هٿ چراند ڪري ته اسان انهن کان بدلو وٺون ڇا پوء تهان اهڙي قسم جو ڪو معاهدو تهان وٽ آهي ڇا جو تهان بدلو به ڪنهن کان وٺندو معنيٰ قوم هيون طاقتور جو اسان جي مٿان ٻيو ڪو به پٺڀرائي ڪري ڪنهن کي ۽ غلبو اسان تي ڪري ائين نه ٿيندو سيهزم الجمع اجهو ٽٽندي جماعت تهان جي اها جيڪا قوت آهي جمع جي معنيٰ قوت کڻي بڻايوس افرادي قوت تهان جي جماعتي قوت ٽوڙي ويندي ويولون الدبر ۽ ۽ تهان پٺيون ڏئي پوء ڦرندو ڀڄي ويندو

خوفناڪ ۽ تمام ڪؤڙي ادهيٰ داهية چئبو آهي خوفناڪ کي اها گهڙي اچڻ واري اڄ داهيو آهيان هتي ڇا شڪست آهي هتي ته ڀڄي ڊڪي به ڪجهه ڪي مئا ڪي بچا ڪي گهر ويا ڪي رنا ڪي پٽيا پر سائين اتي ته فيصلو آهي وري صفا انتهائي ان المجرمين في ضلال وسعر گناهگار ماڻهو آهن غلطي ۾ پيل ۽ سودا ۾ پيل يوم يسحبون جنهن ڏينهن گهليا ويندا في النار جهنم ۾ عليٰ وجوههم ٻوٿ ڀر معنيٰ ٽنگن کان وٺي هن کي گهلي منهن ۾ هڻبو ذوقوا مس سقر هن کي چيو ويندو قيل لهم ذوقوا مس سقر چکو چکو عذاب باهه جو مس معنيٰ اثر اثر عذاب باهه جو چکو مس چئبو آهي هٿ لڳڻ کي انا ڪل شئ خلقنا بقدر اسان هر شئ بنائي آهي پهريائين انداز سان معنيٰ انداز سان ٺاهي آهي هر شئ جو پنهنجو پنهنجو انداز رکيو آهي جنهن انداز ۾ توهان اچي ويا آهيو عمر جو به انداز آهي توهانجي آزادي جو به انداز آهي وري عذاب جي اچڻ جو به عذاب آهي انداز آهي قيامت پنهنجي وقت تي آهي اهو به انداز آهي هر شئ پنهنجي انداز ۾ رڳو توهانجو اهو انڪار ڪفر بي انداز هو هر وقت ڪفر ئي ڪفر

توهان جي قماش جا ماڻهو، توهان جي درجي جا ماڻهو سڀ تباهه ڪيا سي. ڪل شيء ڪل شيء فعلوه هر اها شيء جو انهن ڪئي آهي في الزبر اها لکيل آهي ورقن ۾. توهان جو سارو ڪردار به محفوظ آهي. اخلاق به مضبوط آهي. اسان وٽ لکيل آهي. سارا توهان جي آڏو نقل پيش ڪيا ويندا. ڪل صغير و ڪبير مستطر هر هڪڙو وڏو هجي ننڍو هجي يا وڏو هجي سڀ لکيل آهي. توهان جو ننڍو وڏو عمل سڀ لکيل آهي.

انهيء جو جيڪو قادر قادر قدرت وارو آهي قبضي وارو بادشاهه انهيء رب تبارڪ و تعاليٰ جي آڏو هلي بيهندا ۽ اهو سڀني جي مٿان حفاظت ڪندو ۽ انهن سڀني پرهيزگارن کي رب تبارڪ تعاليٰ پنهنجي قدرت سان اتي پهچائيندو انهن پرهيزگارن جو اهو نتيجو آهي بي فرمانن جي لاء رب تبارڪ و تعاليٰ ان معجزي بيان ڪرڻ کان بعد سڀني قومن جون ڳالهيون ٻڌائي ۽ پوء هنن کي فرمايو ته توهان ايترا معتبر نه آهيو جيترا هو اڳي گذريا آهن انهن کي نه ڇڏيوسي تنهن ڪري توهان جو ڇڏڻ به ائين ئي سمجهو ته

هن سورت ۾ اٺن اٺن آيتن سان ٽي دفعا ٽي فصل آهن پوء پويون ست ست آيتون جنهن ۾ مضمون آهي ايڪٽيهه آيتون جنهن ۾ آهن هي جڏهن سورت نازل ٿي ته

ورهي سگهجندي ناهي. خوشي جي انتها نه رهي جڏهن اهڙو قرآن نازل ٿيو عجيب عرب پاڻ کان وري مقابلو وڏو چيس تون ئي حڪم نه ڪر سو سم ٿا وڙهن چي مان ڇا ڪران ان نفس آل کي اضرب حڪم ٿا مارين ٿو هي ويو قريش ويٺا مقام ابراهيم وٽ وڃي بڙي

۽ احسان جو ٻانهن کي اهو عطا فرمائين. انسان ضعيف البنيان آهي. دنيا ۾ ڪائنات ۾ ڪيڏيون وڏيون وڏيون شيون موجود آهن، آسمان، جبل، دريا، ملڪوت هيڏي وڏي، مگر قرآن پاڪ جي تعليم جو حامل ۽ عامل انسان کي ڪيائين. اهو رب تبارڪ و تعاليٰ جو خاص احسان آهي. تعليم ڏني قرآن جي خلق الانسان انسان کي پيدا ڪيو جو اهو قرآن جي تعليم تي عمل ڪري علمه البيان ان کي بيان به سيکاريو ايجاد جي دولت عطا ڪيائين ۽ تعليم عنايت فرمائين ان کان بعد ان جي بقا جو بندوبست ڪيائين قرآن جي تعليم انسانيت جو بقا ٻيون سڀ شيون فنا ٿي وينديون انسان فاني ناهي ڇو ته هن کي اهڙو هڪڙو عطيو ڪيو ويو آهي جو عطيو لافاني آهي. قرآن ۽ قرآن جو پڙهڻ ۽ قرآن تي عمل. قرآن پاڪ فنا نه ٿيندو. هو قديم آهي، الله جي صفت آهي. جيڪو ان قديم کي چنبڙي پوندو اهو به دائم ٿي پوندو ڇو ته دوام دوام ته ان صفت کي آهي هڪڙو آهي ازل ابتدا ڪانه، الله تعاليٰ ازلي آهي. ٻيو آهي ابد، جنهن جي انتها ڪانه. انسان مخلوق آهي، ازلي ناهي، حادث آهي. پر قرآن پاڪ جي ڪري هاڻي هي ابدي ٿي ويو. معنيٰ دائمي زندگي، دائمي وجود هن کي مليو. پوء جنهن قرآن پاڪ جي بغاوت ڪئي، جنهن قرآن پاڪ سان وفاداري ڪئي. زندگي هن کي هميشه جي سگهي ٿي. جي وفاداري ڪيئي ته الله تعاليٰ جا انعام ۽ جيڪڏهن بغاوت ڪيئي ته پوء رب تعاليٰ جا عذاب پوء وري اٺ سور اٺ آيتون اهڙي قسم جي آيون جيڪي انسانن تي تپش ظاهر ٿيون ڪن اٺ سور اٺ آيتون عجائبات جون آهن ست آيتون پويون رب تبارڪ و تعاليٰ ڏي موٽائي آخرت جي نعمتن کي بيان ڪيو آهي. ايڪٽيهه آيتون هن جي ائين پوريون ٿين ٿيون. هن کي عروس القرآن ڪوٺيو ويندو آهي، عروس القرآن، جيئن ياسين کي قلب القرآن چيو ويندو آهي. فاتحه فاتحه مفتاح القرآن آهي، هي عروس القرآن آهي.

ثم و ثم و جنس قرائت جي خالي لفظن پڙهڻ جي اها به اڃا تائين هلي پئي اچي وري معاني مقاصد محفوظ رکي آ، ڇاڪاڻ ته فرمائين، انا نحن نزلنا القرآن وانا له لحافظون تنهنڪري اهڙا ممبر خادم پيدا ٿيندا رهندا جيڪي قرآن پاڪ جي دائما هر شعبي ۾ خدمت ڪندا رهن پوء ڪو ٻن طرفن جي ڪو چئن طرفن جي ڪو گهڻن طرفن جي ڪو معاني جي، ڪو پروگرام جي، ڪو جهاد جي، ڪو نماز جي، ڪو خشوع جي، ڪو خضوع جي، ۽ سائين ڪو ان جي علم جي، ڪو ان جي قرائت جي، ڪو ان جي مخارج جي، مطلب ته انهن شعبن سڀني جي حفاظت لاء رب تعاليٰ فرمايو ته اسان ڪنداسين معنيٰ اهڙا ميمبر پيدا ڪندو رهندو جيڪي قرآن جي حفاظت ڪن اها الله جي حفاظت آهي. بادشاهه چوندو آهي ته خزاني جي اسان حفاظت ڪنداسين. حالانڪ ان خزاني تي دفتر هوندو آهي، لک پڙهه وارا، داخلا وارا، خارجا وارا ۽ پڇاڙيء رات جو پهرو زبردست. بادشاهه چوندو آهي ته اسان ان خزاني کي سنڀالينداسين. بعينه اهڙي طرح الله تعاليٰ هن قرآن جي خزاني کي پاڻ سنڀاليو آهي، سندس خزانو. رب انسان کي طاقت ڏني جو تعبير ڪري سگهي، مافي الضمير کي بيان ڪري سگهي، علم البيان، ٻئي جو بيان سمجهي، ٻئي کي سمجهائي. قرآن پاڪ جي اشاعت جي وڏي ۾ وڏي نعمت اها آهي جو انسان ٻئي کي ٻڌائي سگهي. الرحمان علم القرآن، قرآن جي تعليم ڏني، انسان کي پيدا ڪيائين جو انسان کان سواء ٻيو عمل ڪري ڪونه پيو سگهي.

جعل لکم نسبا و صهرا حقوق اهي سارا قرآن پاڪ جي اندر موجود آهن پر ملڪوت نه ڪري سگهندي ملائڪن کي ڪهڙي خبر ازدواجي زندگي جي طلاقن جي نڪاحن جي عتاق جي ڪا خبر ڪانهي ايترا مسئلا ملڪوت ان کان محروم آ صلاحيتن ڪانهي صلاحيت تنهن ڪري اهي مخاطب قرآن جا نه ٿيا

اها خبر پوندن، سمجهه ۾ آيو ته حيوانات به قرآن جو مخاطب ڪونهي، الله تعاليٰ انسان ۾ ملڪيت ڏني آهي جنهن حيوانيت کي قبول ڪيو ۽ حيوانيت جي غذائن ۽ خوراڪن کي قبول ڪيو پر شرط حلال سان وري حيوانيت رب تعاليٰ انسان کي ڏني آهي جنهن ملڪيت کي قبول ڪيو اهو تقدس ۽ اها طهارت انهي شرط سان هاڻي انسان هڪڙو ملڪ آ پر حيوانيت کي قبول ڪندڙ ۽ انسان هڪڙو حيوان آ جيڪو ملڪيت کي قبول ڪندڙ انسان هڪڙو حيوان آ جيڪو حرام کي ڇڏيندڙ انسان هڪڙو اهڙو ملڪ آهي جيڪو حلال کي قبول ڪندڙ ملڪ حلال قبول نه ڪندو آهي اهڙا حيوان وٽ حرام حلال جو سوال ڪونهي هوندو تنهن ڪري رب تعاليٰ قرآن جو مخاطب انهي کي بڻايو شريعت اتي ٿي نڪري شريعت جو انشقاق انسان جي تقدير ۾ آ تخمير ۾ آ انسان جي ساخت ۾ شريعت جو خمير آ پيل الشمس والقمر بحسبان سج ۽ چنڊ حساب سان آهن. حسبان جون معنائون ٻه. هڪڙو حسبان چئبو جمع، ٻيو حسبان ڪبي مصدر. مصدر جيڪڏهن ڪبي ته پوء معنيٰ ٿيندي وڃي حساب ڪرڻ. سج چنڊ حساب ڪرڻ سان واسطو رکن ٿا. ڏينهن، راتيون، مهينا. جيڪڏهن حسبان جي معنيٰ تهان جمع ڪري وٺو ضربان وانگر ته پوء وري جمع جي معنيٰ ٿيندس هن جا حساب جدا ٻئي معنيٰ ٿين نجم و شجر يسجدان ول ۽ وڻ ٻئي سجدو ٿا ڪن رب تعاليٰ کي نجم ول کي چئبو آهي اهڙي ول جيڪا پنهنجي پاڙ تي بيهي نه سگهي پٿرجي پوي ۽ شجر چئبو آهي اهڙي ٻوٽي جو نبات کي جيڪو پنهنجي پير تي قائم ٿي سگهي الله تعاليٰ فرمايو ته ٻنهي قسمن جا زمين تي پٿرجن يا مٿي اڀا ٿي بيهن اهي سڀ الله کي سجدو ٿا ڪن معنيٰ رب تبارڪ وتعاليٰ انهن جي مٿان عبادت جي دولت به مقرر ڪئي آهي، وجود کان بعد اهي به پنهنجي رب سان وفادار آهن. طلوع، غروب، گهٽجڻ، وڌڻ، هڪ حالت تي رهڻ يا نه رهڻ، موسمن جو بدلجڻ، اهي سڀ رب تبارڪ وتعاليٰ سج چنڊ سان رکيو. وري انهن ۾ ولن ۽ وڻن جي اندر رب اهڙي هڪڙي قوت رکي آهي جو زمين منجهئون ڦٽن هو عالم علوي مٿيون هي سفلي جهان هيٺيون انهي ۾ به مطيع ۽ فرمانبردار مخلوق آهي زمين تي پکڙجن ته به رب جي سجدي ۾ اڀا ٿي بيهن ته به ٽاريون نوڙائي ڪن رب جي سجدي ۾. ٻانهي کي به پنهنجي ڪم تي رب تعاليٰ مقرر ڪيو آهي، تنهنڪري لائق آ ته اهو به انڪار نه ڪري، جڏهن وليون ۽ وڻ به الله جي سجدي ۾. سخر لکم الشمس والقمر اهو به الله تعاليٰ انسان جي لاء تسخير ڪئي آهي. النجوم مسخرات بامره ڪائنات جيڪا علوي آهي اها به ڪائنات سفلي اها به الله تعاليٰ جي آهي نيازمندي ۾. يسجدان، اي ينقادان، ان جو انقياد آ، ڪهڙو؟ جيڪو الله حڪم ٿو ڪري انهيء طرح تي آهن. ڦل، ڦل جو حڪم ڪري، ميوي جو ته اهو، گل جو حڪم ڪري ته اهو. اهي حقيقت ۾ فطري خدمت گذار، الله تعاليٰ جا فرمانبردار مخلوق آهن. السماء رفعها، آسمان، انهي کي رب تعاليٰ بلند ڪيو. اها بلندي آسمان جي وري هيٺ ٿو اچي والارض وضعها للانام آسمان ۾ بلندي زمين ۾ وڇائڻ هيٺ ڪرڻ مٿي عدالت جي لاء آسمان کي رب بلند ڪيو آهي عدالت جي لاء معنيٰ عدالت مٿون ئي ايندي الا تطغوا في الميزان زيادتي نه ڪجو عدالت ۾ ميزان اصل ترازو عدالت کي چئبو آهي اقيموا الوزن وزن درست رکو بالقسط انصاف سان ولا تخسروا الميزان ترازو ۾ کوٽ نه ڪجو ٻن شين کي رب تبارڪ وتعاليٰ بيان فرمايو آهي آسمان جي بلندي سان گڏ الله تعاليٰ زمين جي پستيء جو ذڪر ڪيو وري ميزان ٻڌائي رب تعاليٰ تورڻ جي وقت آسمان ۽ زمين جي درميان هڪڙو تعلق ٿو ٿئي ترازي ۾ اها تور جيڪڏهن حسي ترازو وٺو ته اها به ۽ جيڪڏهن خيالي ترازو وٺو انصاف ۽ عدالت ته اها به ۽ اهو سارو دستور زمين تي جاري ٿيندو تنهن ڪري زمين هيٺ آئي ان جو بيان ٿيو والارض وضعها للانام ۽ زمين کي الله تعالي رکيو آهي ماڻهن جي لاء

اها معنيٰ. ٻي معنيٰ هيء ته هوڏهن ان هوڏهن گل مقابلو ڏياريو ته پوء گلن جو انن سان مقابلو معنيٰ گلن مون ان نه ٿيندو، خوشبو ٿيندي. انسان جا محسوسات ڪيئي قسم آهن، ان محسوسات جي خدمت، رنگ سان اکين جي خدمت، بوء سان نڪ جي خدمت، ۽ کاڌي پيتي سان رب تعاليٰ ان جي پيٽ ۽ وات جي خدمت ۽ لذت ڪئي آهي. هتي اها ٿو فرمائي ته اهي داڻا جيڪي بهه وارا آهن ته جيئن متان جيت جانور کائي وڃن انهن کي پڪڙي ڌڪڙي اندر تهه ۾ بند هوندو ۽ ٻيو نازبون اها معنيٰ به يا گل جيڪو اڳ ۾ ٿو ٿئي پوء ان هن ۾ ۾ اچي ٿو ميوي کان اڳ به گل ٿيندو آهي ريحان جي پوء عام معنيٰ ٿي ويندي. بعضن ريحان جي معنيٰ ڪئي آهي، عصف چئبو آهي بهائم ۽ جانورن جو کاڌو ۽ ريحان چيو اٿس مطعم الناس، داڻو، بهه وارو جيڪو جانور کائن، والريحان جيڪو انسان کائن. اها معنيٰ به ڪئي اٿن. هاڻي ريحان جون معنائون ٿيون ڄڻ ٽي ڦري. ريحان جي معنيٰ گل،

مفرد اهو اٿس نعمت کي ٿو چئجي الله جي ڪهڙي نعمتن جو توهان انڪار ڪندو ڪهڙيون نعمتون وسيع هونديون ڪجون اي جنو انسانو رب تبارڪ وتعاليٰ جي نعمتن جو قدر ڪريو اهي ڦل ميوا سڀ شيون رب جي عطا فرمايون جيڪي عظيم شان نعمتون آهن ۽ قدرت جون نشانيون آهن ڪنهن کي انهن جي ٺڪرائڻ ۽ ڪوڙي ڪرڻ جي جرات ڪانهي

ڪنهن نعمت جو تون اسان جو رب آن ڪنهن نعمت جو انڪار نه ٿا ڪري سگهون تنهنجي تعريف آ جنن کي ظاهري طرح تصريح ۾ ته ذڪر ڪونه آيو پر انام ۾ ۾ ٻئي شامل آهن سوال ٿو پيدا ٿئي ته تڪذبان ۾ ضمير جو وري ٿو انت مان جو اهو خطاب اچي ٿو جنن کي به ۽ انسانن کي به جن جو بيان ته ڪونهي انام جو لفظ شامل آهي جنن تي ۽ انسانن تي تنهن ڪري تڪذبان ۾ مخاطب انام آهي انام جو جنس هو جن ۽ انسان انسان مادياتي مخلوق آهي جن روحاني مخلوق آهي ايئن سراسر آهي ته ان کي به مادو اربع عناصر مان هوا باهه پاڻي مٽي منجهان ٺهيل انسان جي وجود ۾ خاڪ جو اضافو آ تنهن ڪري ڪثيف آ اهو گهاٽو آ آر پار نظر ان مان نٿي وڃي جن ۾ باهه جو جوهر وڌيڪ آ يا مادا هن ۾ لطيف آهن تنهن ڪري هن مان آر پار نظر هلي ٿي وڃي جن موجود هوندو ته به ڏسڻ ۾ نه ايندو هوا وانگر آهي رب تعالي ٻنهي سان خطاب ٿو ڪري ته ٻئي مخاطب آهن هن ڪائنات کي مڪلف آهن، جوابدار آهن، الله جي فرمانبرداريء جا. فرمائي ٿو ته منهنجي انهن نعمتن جو ڪير روحاني نعمت هيڏي توهان کي مان قرآن عطا فرمايو، جسماني نعمت هيڏي کاڌا پيتا توهان کي ڏنم، هيڏو انتظام توهان جي لاء ڪيم. مطلب هي آهي ته انهيء ساري نظام جو مقصد آهي عدالت، الا تطغوا في الميزان، انصاف ۾ طغيان نه ڪجو. ڄڻ هتي انسانيت جو پروگرام هنن اٺن آيتن ۾ اچي ويو.

رب تعاليٰ جنن انسانن کي پيدا ڪيو، هر ڪنهن جو اصل نسل ٻڌائين. فبأي آلاء ربڪما تڪذبان پوء ڪهڙي الله جي نعمت جو توهان انڪار ٿا ڪيو؟ الله جون نعمتون ته تمام وسيع آهن، گهڻيون آهن. ڪا به نعمت الله جي انڪار ڪرڻ جهڙي ته ڪانهي ڪا. آلاء جي معنيٰ عموماً نعمت سان ترجمو ڪيو آهي. ابن جرير ۽ ٻيا وري چون ٿا ته قدرت، رب جي ڪهڙي قدرت جو انڪار ٿا ڪيو؟

مرجان ئي هڪڙو اهو پٿر آهي جيڪو وچ ۾ آهي حيوانات جي ۽ حجريات جي، نباتات، نباتات جي وچ ۾. مرجان اهڙو پٿر آهي جيڪو نباتات ۽ حجريات جي درميان ۾ هڪڙي حد اوسط آ ڄڻ. اها عجيب ڳالهه آ. توهان ساڙيوس ته پٿر ۽ وري ڇڏي ڏيوس ته اهو وڌڻ شروع ڪري. سمنڊ جي تري ۾ ٿئي ٿو. وڻن جا وڻ وڏا ٿي وڃن هيٺ سمنڊ ۾ وري جيڪڏهن ڌڪ هڻوس ته ڀڄي پوي ڪٽيوس ته ڪٽي ٿي وڃي ساڙيوس ته چونو ٿي پوي ڪير ڇا آهي پٿر عجب تڏهن آهي جو اهو مٿي وڌي ٿو وڌي ٿو مٿي ڄڻ نباتي نمونو سمجهه ۾ اچي نه ته حجر جو ڪم آهي ته پنهنجو وزن بحال وزن حجر جو وڌندو ڪونهي پاڻ اڃا گساوٽ جي ڪري کوٽندو بلڪه وڌندو ڪٿي ۽ هي آهي پٿر پر وڃي وڌندو مڻن جا مڻ وڌي وڃي ڄڻ هن ۾ نباتي اثر عجب تڏهن آ جڏهن اسان هن کي پٿر ٿا سمجهون پر جيڪڏهن هن کي اسان نبات ۽ سلو سمجهون ته پوء ڪهڙو عجب آهي سلا ته وڌندا آهن يعني اهڙيء طرح سان طوطو پکي آهي اهو ڳالهائيندو آهي ماڻهو جو ٻار به ڳالهائيندو آهي پر عجب تڏهن آهي جڏهن هنکي پکي ٿا سمجهو ماڻهو جو ٻار سمجهو ته پوء ڪهڙو عجب آهي هڪڙو ڪمال حاصل ڪيو اٿئي مٿين نوع جو ڪمال شيء جي اصليت کي نه وڃائيندو آهي اصليت هن جي آهي پرندو. جهڙيء طرح سان مرجان جي اصليت آهي حجر. پر ڪمال آيو اٿس نباتي جو ننڍي کان ٿي وڏو ٿيندو آ. ڪمال شيء جي اصليت کي نه وڃائيندو آ. مرجان جي اصليت کي نه ڦيرائين، اهو پٿر رهيو. پر ڪمال آهي جو پٿر پيو وڌي. اهڙيء طرح سان پکي پيو ڳالهائي. ڪمال تڏهن آهي جڏهن پکي ئي آهي ۽ پوء ڳالهائي ٿو پر جي ماڻهو جو ٻار هجي ته؟ معلوم ٿيو ته ڪمال شيء جي وصف کي نه وڃائيندو آهي. ڪمال شيء جي ذات کي نه بدلائيندو آهي. اهو پکي آهي ذات هن جي پکيء جي آهي پر ڳالهائي ٿو ذات نه بدلي. اهڙي طرح انسان ۾ ڪمال الله تبارڪ وتعاليٰ رکيو آهي. اهو آهي جو انسان نبي بڻجي پوي. الله تعاليٰ جنهن کي نبي بڻائي اهو ڪمال آيو، مگر هن جي انسانيت کي ڪونه ڦيرائيندو، ذات کي ڪمال نه بدلائيندو آهي، پاڻ هن کي مؤڪد ڪندو آهي ۽ انصاف توجهه تعجب ڏياريندو آهي ته نبي تڏهن انسان آهي انهن ۾ ۾ وصف نبوت جي آئي آهي. وصف ڪمال جي ذات کي نه بدلائيندي آهي. اهو عجب ۽ ادب تڏهن آهي جڏهن انسان نبي بڻيو آهي. اهو هڪڙو مسئلو آهي، مقدمات آهن مسلمات کان مڃيل. هتي الله تعاليٰ مرجان جي ڳالهه ڪئي آهي. اها وچولي جي هڪڙي شيء آهي، ڪمال واري شيء آهي، مگر حقيقت ان جي نٿي بدلجي، اهو حجريات کان آهي.

سمونڊ ۾ جهڙا جبل. رب تعاليٰ فرمائي ٿو ڏسو ڪيئن ٿا هلن. اها به الله جي قدرت. پاڻي جي مقدار کي رب تعاليٰ ايترو سيال ڪيو جو اهو وهڻ به ڇڏي ڪنهن کي ۽ وري ايترو هن ۾ قوام ڪيو جو ڪا به پٿريل شيء جيڪڏهن پاڻيء کي پنهنجي وزن جيترو پري وزن جيترو پري ته ڪري پر توسيع جي حد ۾ اهو پاڻي ايترو پري نٿو ٿئي، جيتري جاء ولاري اٿئي، تنهنڪري تري ٿو. سيڙهه اصول هن جو. پر جي جاء به ٿورڙي ولاري ها، جيتري هن پنهنجي وزن کي زور ڏياريو آهي پاڻيء تي، پوء ته ٻڏي وڃي ها. پر جاء ٿي پئي وسيع، وزن ٿيو ٿورو، وزن پري ڪيو پاڻيء، پر توسيع هن کي ٻڏڻ نه ڇڏيو. اها آهي خدا جي قدرت. اصول آهن فطري اهي هڪڙا. ۽ انهي پاڻي ۾ ساڳو اهو ته ٺهيو پر هڪڙو پٿر اڇليو ته به هليو وڃي. هوڏانهن مڻن جا مڻ مٿان ترندا. عقل حيران.

مجرم آهن ته انهن کي پرهيز هجي، ڏي جيڪڏهن ڏوهه چڱا آهن ته انهن مان غلطيون ٿي وڃن، ڏوهه ڏوهاري ٿي پون. اهو هڪڙو وڏو ڪائنات ۾ سج بيٺو آهي ته ان کي لاهي ٿو، جي لٿل آهي ته ان کي اڀاري ٿو. چنڊ جي شڪل هڪڙي آهي ته ان کي ڦيرائي ٻي ٿو ڏي، ٻي آهي ته ٽي چوٿين چوڏهين ٿو ڏي. اهي آهن سڀ شان، ڪل يوم هو في شان.

اهو آهي سنفرغ جي معنيٰ معنيٰ اسان جي لاء اسان تهان جي لاء فارغ ٿينداسون ۽ اهي شئون جيڪي آهن تهانجا اهي ختم ٿي ويندا هاڻي تهانجو حساب ٿيندو سنفرغ لڪم ايها الثقلان تهان جي لاء اسان فارغ ٿينداسون هڪڙو بادشاهه پنهنجي وزير کي چيائين ته

جي اهي هن سڀ شان، جڏهن هن مخلوقات جو اهو ڌنڌو پورو ٿيندو آخرت ايندي، اهي سڀ شئون ويندا ختم ٿي، هاڻي ٿيندو حساب سنفرغ لڪم ايها الثقلان قيامت.

وري سوچ تنهنجو مان مالڪ هيس نه، مان توکي ڏسو سفر جي اندر ڪيڏو سک ڏنو، ڏس مان تنهنجو همدرد هيس نه، تنهنجي دوا ڪرايم درمل ڪيم، ڏس ته مان تنهنجو همدرد هيس نه. اهڙيء طرح سان جيئن ڪنهن کي پنهنجون نعمتون ٻڌائي ۽ پنهنجي انهيء سڱ کي دهرائبو آهي ۽ انهيء تعلق کي ٻڌائبو آهي، اهڙيء طرح الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته ڏسو منهنجي نعمتن جو ڪهڙيء جو انڪار ٿا ڪيو، ڪا آهي انڪار جوڳي نعمت؟

ته پوء توهان نڪري ڏيکاريو اٿوَ ڪڏهن ڪو چارو نڪرڻ جو ڪا جاء توهان کي لڀي ٿي جنهن منجهه نڪرو هيڏو گردش ۽ دورو اسان مٿان توهان جي ڦيرائي ڦٽي ڪيو آهي اقطار السماوات اطراف ڪنارا زمين جا آسمان